ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ຖ້າຈະເວົ້າແທ້ໆແລ້ວ ແມ່ນລູກພໍ່ດຽວກັນມາແຕ່ກົກແຕ່ເຄົ້າພຸ້ນ ເຊິ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີຜູ້ນ ຳຊຸດໃໝ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສະຫາຍດ້ວຍກັນ ຕົກມາບັດນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຫາລືກັນກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊິ່ງວ່າ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ລະຫວ່າງໄວໆນີ້ ວັນພະລຶຫັດສະບໍດີທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະລາໂຫມຂອງໄທເນາະ ກະໄດ້ ຫາລືທາງໂທລະສັບກັບ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສາ ທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົນທີ 8 ແລະ ກະອວຍພອນໃນໂອກາດວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2564 ນີ້ເນາະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ກະໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍ ໃຈໃນນາມຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວໄທ ຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຈາກເຫດການເຮືອຫຼົ້ມທີ່ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມໜຶ່ງ ລະຫວ່າງວັນທີ 4 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຫຼາຍຄົນເນາະ ລວມເຖິງສະມາຊິ ກຄອບຄົວຂອງອະດີດປະທານປະເທດ ທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ກະຂໍສົ່ງກຳລັງໃຈຜ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄປເຖິງອະດີດປະທານປະເທດ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໂດຍໄວ ແລະ ກະຫາກມີສິ່ງໃດທີ່ໄ ທສິສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ແຈ້ງ ອ່າ ມາເນາະ ຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຖານະມິດປະເທດເນາະ ໂອກາດນີ້ເນາະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ກະໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ທີ່ໄດ້ ລັບແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫວັງວ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືກັນ ກະສິເປັນໄປຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ໄປ ແລະ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງປະຊ າຊົນຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ກະຝາກຄວາມຍິນດີໄປເຖິງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ທີ່ໄດ້ລັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານປະເທດຄົນໃໝ່ນຳເນາະ ໂອກາດນີ້ເນາະ ທາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ການຫາລືທາງໂທລະສັບໃນເທື່ອນີ້ ພ້ອມເນັ້ນຢ້ຳທີ່ຈະສານຕໍ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງກັນ ແລະ ກະຮ່ວມມືກັນໃນດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ໄປ ແລະ ທັງສອງຝ່ າຍກະຕ່າງເຫັນພ້ອງທີ່ຈະຂະຫຍາຍເວລາການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 70 ປີ ຄວາມສຳພັນທາງການທູດໄທ ສາທາລະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປຈົນເຖິງປາຍປີ 2021 ແລະ ກະຈະຈັດກິດຈະກຳທີ່ເປັນປ ະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງທັງສອງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເກາະທ່ານ ທີ່ວ່າການແຕ່ງຕັ້ງຕຳແໜ່ງຜູ້ສຳຄັນໃນລາວ ມັນກະເປັນມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງນານເຕີບ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ປະ ຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນີ້ ຫາກໍໂທລະສັບໄປຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າຖາມຂ່າວຖາມຄາວ ໂອ ເຈົ້າໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີລະ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ເປັນອັນນັ້ນລະກະດີໃຈນຳເດີ ຄັນສິເວົ້າພ າສາພື້ນບ້ານຫັ້ນກໍ ຄັນສິເວົ້າການທູດຫັ້ນມັນກະເວົ້າໄປໃນແບບງົດງາມກວ່ານັ້ນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າຫາກໍໂທໄປເນາະ ທີ່ວ່າຕັ້ງກະຕັ້ງທີ່ວ່າຖືກແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການ ການຫາລື ກໍສິ ຕ້ອງລໍ ລໍຈັງຫວະເນາະ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ກະພາລະກິດ ອ່າ ທັງ ທັງສອງຝ່າຍກະຫຼາຍ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ກໍມີໜັງສືເປັນສານ ສານ ຫຼືວ່າໜັງສືນີ້ເນາະ ໄປສະແດງຄວາມຍິນດີກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວເນາະ ເວົ້າງ່າ ຍໆວ່າ ສານໄດ້ສົ່ງໄປແລ້ວ ລະເພິ່ນໂທໄປໃນເທື່ອນີ້ນີ້ ແມ່ນໃນນາມສ່ວນຕົວບໍ ຫຼືວ່າໃນນາມລັດຖະບານໄທ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນທັງໃນນາມລັດຖະບານ ລະກະສ່ວນຕົວນຳ ເມາະ ຖາມ